۽ جيڪڏهن اهي توريت ۽ انجيل ۽ جيڪي سندن پالڻهار وٽان انهن ڏانهن لاٿو ويو، تن جي حڪمن کي پورو بيهارين ها ته پنهنجي مٿان ۽ پنهنجن پيرن هيٺان ضرور روزي کائين ها. منجهائن هڪ ٽولي سئين رستي آهي، ۽ انهن مان گهڻا جيڪي ڪندا آهن سو بڇڙو آهي.